رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىدىغان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال چارشەنبە كۈنلۈك ئاڭلىتىشى programmamızın bugünkü anlatışda mehriban sizlerning xizmatinglarda qadrli radio anglış do'stlar ئاڭلىتىشىمىزدا ئاۋۋال ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە ئائىت قىسقا ئۇچۇرلارنى ئاڭلايسىلەر. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى ۋە سۆھبەت پىروگراممىلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ھەم باشقا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللار ئۈستىدىن تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. خەۋەردىن ئاشكارىلىنىشىچە، ئۈچ يىللىق ھەقسىز ئوقۇتۇلىدىغان قوش تىللىق يەسلىلەرنى كېڭەيتىپ قۇرۇش ۋە يېڭىدىن قۇرۇشتا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇبى، يەنى نوپۇس جەھەتتە ئۇيغۇرلار زىچ ۋە كۆپ ئولتۇراقلاشقان ناھىيە ھەم يېزا-كەنتلەر ئاساس نىشان قىلىنغان. بولۇپمۇ خوتەن ۋىلايىتى دەسلەپكى نىشان قىلىنغان ئىكەن. ھازىر خوتەن ۋىلايىتىدە تۆت يۈز سەكسەن قوش تىللىق يەسلى مەۋجۇت بولۇپ، قوش تىللىق يەسلىلەرنىڭ ئومۇمىي سانى بۇ يىل توققۇزىنچى ئايغىچە مىڭغا يەتكۈزۈلىدىكەن ۋە بۇنىڭدا ئىككى يۈز قىرىق تۆت مىڭ بالا ئوقۇتۇلىدىكەن. قەشقەر ۋىلايىتىمۇ قوش تىللىق يەسلىلەرنى ئومۇملاشتۇرۇشتىكى ئاساسلىق نىشانلىق جاي بولۇپ، بۇ يىل قەشقەر ۋىلايىتىدە بىر مىڭ بىر يۈز ئەللىك ئىككى قوش تىللىق يەسلى يېڭىدىن قۇرۇلىدىكەن. بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئىنكاسلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، قوش تىل مائارىپى ئەمەلىيەتتە پەقەت خىتاي تىلىنى ئاساس قىلغان يەككە تىللىق مائارىپتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنى يەسلىدىن تارتىپ خىتاي تىلىدا تەربىيەلەش مەقسەت قىلىنغان. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق لايىھىسى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ بۇ ھەقتە باياناتلار ئېلان قىلىپ،

خوتەن ۋىلايەتلىك كوممۇنىستىك پارتىيە كومىتېتى ئاچقان مەزكۇر يىغىندا ئون تۆتىنچى فېۋرال ۋەقەسىنى بىر تەرەپ قىلىشتا خىزمەت كۆرسەتكەن شەخسلەر، جامائەت خەۋپسىزلىك ساقچى خادىملىرى، قۇتقۇزۇشقا قاتناشقانلاردىن بولۇپ جەمئىي ئوتتۇز ئالتە ئادەم بىر مىليون يەتتە يۈز ئاتمىش مىڭ سوم بىلەن مۇكاپاتلانغان. خوتەن گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، مەزكۇر چوڭ يىغىندا يەنە ئون تۆتىنچى فېۋرال ھۇجۇمىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانلارغا كوللېكتىپ تەزىيە بىلدۈرۈلگەن. مەزكۇر چوڭ يىغىنغا ھۆكۈمەت، ساقچى خادىملىرىدىن باشقا، گۇما ناھىيە تەۋەسىدىكى ھەر قايسى يېزا، كەنتلەرنىڭ ئۇيغۇر دېھقان ۋەكىللىرىمۇ قاتناشتۇرۇلغان. مۇراسىمدا سۆز قىلغان خوتەن ۋىلايەتلىك كوممۇنىستىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ سېكرېتارى نيۇ شۆشىڭ ئون تۆتىنچى فېۋرال پىچاقلىق ھۇجۇم مەسىلىسى ھەققىدە توختالغاندا، ئۇيغۇرلارنى تىلغا ئېلىپ، يىغىن قاتناشقۇچىلىرىدىن ئۇيغۇرلار مىننەتدارلىقنى بىلىدىغان مىللەت، بىراق ھازىرقى شۇنچە ياخشى ۋەزىيەتتە يەنىلا قاراقچىلار زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق دېلولىرىنى پەيدا قىلماقتا، بۇ مىننەتدارلىق قېنى؟ دەپ سوئال قويغان. ئۇ يەنە، كۆپچىلىك ۋىجدانىڭلارنى تەكشۈرۈپ، تارىخنى ۋاراقلاپ بېقىڭلار، ھازىرقىدىن تېخىمۇ ياخشى دەۋر بولغانمىكەن؟ كومپارتىيەدىن تېخىمۇ ياخشىراق پارتىيە بارمىكەن؟ دېگەن. ئۇ سۆزىدە بۇ قېتىمقى ۋەقەدىن ئەستايىدىل ساۋاق ئېلىش، خىزمەتلەردىكى مەۋجۇت مەسىلىلەر ھەققىدە ئويلىنىشنى، شۇنىڭدەك يەنە كەنت خىزمەتلىرىنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇشنى تەلەپ قىلغان. مەلۇمكى، يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال كۈنى خوتەن ۋىلايەتلىك پارتكوم خوتەن ۋىلايىتى بويىچە ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ، تېررورلۇق ۋەقەلىرىنى يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىگەنلەرنى ئەڭ يۇقىرىسى بەش مىليون سوم بىلەن مۇكاپاتلايدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان.

ئازادلىق رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، تاجىكىستان قۇرۇلۇش ساھەسىدە ئۈستۈنلۈك قازانغان خىتاينىڭ جېجياڭ ئاسىيا بىناكارلىق ۋە بېزەش شىركىتى تاجىكىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تاجىكىستان ئاسىيا قۇرۇلۇش شىركىتى بىلەن تاجىكىستان تۇپرىقىدا ھەشەمەتلىك مېھمانخانىلار ئاھالىلار تۇرالغۇ ئۆيلىرى ۋە باشقا قۇرۇلۇشلارنى قىلىش ھەققىدە كېلىشىم تۈزگەن بولۇپ تاجىكىستان شىركىتىنىڭ ئاتمىش يەتتە پىرسەنت پاي چېكى خىتاي تەرەپكە ئۆتكەن

يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ئۇيغۇر دىيارى بىلەن قوشنا تاجىكىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى قۇرۇلۇشى، يول، كۆۋرۈك ۋە توننېللارنى ياساش، زاۋۇت، فابرىكا قۇرۇش قاتارلىق پىلانلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرماقتا. نۆۋەتتە تاجىكىستاننىڭ تاشقى قەرزى ئىككى مىليارد ئامېرىكا دوللىرى بولۇپ، ئۇ خىتايغا بىر مىليارد دوللار قەرزگە بوغۇلغان ئىكەن.
يېقىندا روسىيە تاموژنا خادىملىرى سوۋېت قىزىل ئارمىيەسىنىڭ ئوردېن ۋە ئارخىپ ماتېرىياللىرىنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ كەتمەكچى بولغان بىر نەپەر خىتاي پۇقراسىنى چېگرادا تۇتۇپ، بارلىق بۇيۇملارنى مۇسادىرە قىلغان. روسىيەنىڭ كومسومول ھەقىقىتى گېزىتىنىڭ يېزىشىچە، بۇ خىتاي پۇقراسى روسىيە خىتاي چېگرىسىغا جايلاشقان يېڭى ئوستروۋسكىي تاموژنىدىن ئۆتمەكچى بولغاندا، روسىيە تاموژنا خادىملىرى ئۇنىڭ يۈك تاقلىرى ئىچىدىن سابىق سوۋېت قىزىل ئارمىيەسىنىڭ قىرىق ئىككى دانە ئوردېن ۋە مېدالى ھەم ھەربىيلەرگە تەۋە شەخسىي ئارخىپ ماتېرىياللارنى تاپقان. شۇنىڭدەك مەزكۇر بۇيۇملارنى مەدەنىي يادىكارلىقلارنى قوغداش پىرىنسىپى بويىچە مۇسادىرە قىلغان. خىتاي پۇقراسى قانۇنسىز ئېلىپ كەتمەكچى بولغان مەزكۇر بۇيۇملار ئىچىدە ئەڭ ئالىي دەرىجىلىك ئون دانە ئۇلۇغ ۋەتەن ئۇرۇشى غەلىبىسى ئوردېنى، توققۇز دانە قىزىل يۇلتۇز ئوردېنى ۋە ئىككى دانە قەھرىمان ئانا ئوردېنى ۋە باشقىلار بار ئىكەن. روسىيە تاموژنا خادىملىرى مەزكۇر خىتاي پۇقراسىنىڭ قولىدىن يەنە بىر نەپەر سوۋېت قىزىل ئارمىيە پودپولكوۋنىكىنىڭ توقسان ئالتە بەتلىك قوليازما ۋە ماشىنكىدا بېسىلغان شەخسىي ئارخىپ ماتېرىيالىنىمۇ مۇسادىرە قىلغان. روسىيە تاموژنا دائىرىلىرى مەزكۇر ئوردېنلار ۋە مېداللارنى پەقەت ئۇنىڭغا ئېرىشكەن كىشى ياكى ئۇنىڭ ۋارىسلىرىلا ساقلاشقا بولىدىغانلىقىنى، باشقا بىر كىشىنىڭ ئۇنى خالىغانچە ئىگىلەش ياكى چەت ئەلگە ئېلىپ كېتىش ھوقۇقى يوقلۇقىنى كۆرسىتىپ، مەزكۇر خىتاي پۇقراسىنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئەتكەسچىلىك كاتېگورىيەسىگە كىرگۈزگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرى ۋە ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا روسىيەگە جۈملىدىن مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىغا كەڭ تونۇلغان ئۇيغۇر ناخشا چولپىنى كومپوزىتور مۇرات ناسىروفنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن روسىيە مەتبۇئاتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئۇنىڭ ئايالى ناتاليا بويكو مەتبۇئاتلاردا تارقالغان مۇرات زەھەرلىك چېكىملىك سەۋەبىدىن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان دېگەن گەپ سۆزلەرنى ئىنكار قىلدى روسىيەنىڭ دنى رۇ تورىنىڭ ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە مۇرات ناسىروفنىڭ ئايالى ناتاليا مەتبۇئاتلاردا پەيدا بولغان ئۇ زەھەرلىك چېكىملىك چەككەن ئەنە شۇنىڭ تەسىرىدىن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى دېگەن ئۇچۇرلارنى رەت قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئۆز ئېرى بولغان مۇراتنى ئەڭ ياخشى بىلىدىغانلىقى، ئۇنىڭ ھېچقاچان زەھەرلىك چېكىملىك چەكمىگەنلىكى ۋە چەكمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇ مۇراتنىڭ ياشاشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقى، بىراق كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇنىڭ پسىخىكىسىدا ئۆزگىرىش بولغان بولسىمۇ، ئەمما بۇنىڭ زەھەرلىك چېكىملىكتىن ئەمەسلىكىنى ئەسكەرتكەن. موسكۋادا نەشر قىلىنغان بەش ناخشا ئالبومىنىڭ ئاپتورى، ئاساسلىق رۇس تىلدا ناخشا ئېيتىپ مەشھۇر بولغان مۇرات ناسىروف ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى ئۆزىنىڭ موسكۋادىكى ئۆيىنىڭ بالكونىدىن چۈشۈپ كېتىپ ئوتتۇز سەككىز ياشتا ھاياتتىن ئايرىلغاندىن كېيىن روسىيە مەتبۇئاتلىرىدا ئۇنىڭ ئۆلۈمىنىڭ سەۋەبلىرى ھەققىدە ئىزچىل تۈردە ھەر خىل قىياسلار ۋە ئۇچۇرلار داۋاملىشىپ كەلگەن ئىدى ئۇنىڭ ئۆلۈمىنىڭ سەۋەبى ھازىرغىچە ئېنىقسىز ۋە سىرلىق ھالدا قالغانلىقى مەلۇم

تورىمىزدا چېكىت كوم يېڭى ئېلخەت ئادرېسىمىزنى ھەرپلەر بويىچە تەكرارلاپ ئۆتىمەن، a s m a n at t o r i m i z e a chekit com ئاسمان ئەت تورىمىزدا چېكىت كوم

تۆۋەندە بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان پروگراممىلارنىڭ ئاساسىي مەزمۇنىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتمەكچىمەن. بۇنىڭدا خوتەن گۇمىدا يۈز بەرگەن ئون تۆتىنچى فېۋرال پىچاقلىق ھۇجۇمىنىڭ رادىيومىز تەرىپىدىن ئاشكارىلانغان تەپسىلاتى، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسى ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقى، ئۇيغۇر دائىرىلىرىنىڭ تېررورلۇق ۋەقەلىرى ھەققىدە ئۇچۇر بەرگەنلەرنى مۇكاپاتلاش ئېلانى ئىنكاس قوزغىغانلىقى شۇنداقلا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى ۋە سۆھبەت پروگراممىلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ

ئاشكارىلىنىشىچە، گۇما ناھىيەسىدە يۈز بەرگەن پىچاقلىق ھۇجۇم ئۆمەر ئابدۇراخمان، مەمتىمىن ئابدۇراخمان ۋە ئەخمەت ئەلى قاتارلىق ئۈچ كىشى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان. ۋەقە يۈز بېرىشتىن ئىككى سائەت ئىلگىرى پارنىكقا سۇ توشۇش ئۈچۈن ئېتىزلىققا بارغان ئۆمەر ئابدۇراخمان ئۆزلىرىنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن چاقىرتىلغانلىقىدىن خەۋەر تاپقان ۋە ئېتىز بېشىدىن قايتقان. بۇ ئەھۋالنى دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتقان دوستى ئەخمەت ئەلىگە بىلدۈرگەن. ئەخمەت ئەلى بىلىگىدىكى ئوكۇلنى يۇلۇپ تاشلاپ، دوختۇرخانىدىن چىقىپ كەتكەن. ئارىدىن بىر سائەت ئۆتكەندە، يەنى ساقچىلار تەرىپىدىن ئىزدىلىنىۋاتقان پۇرسەتتە، بۇ ئۈچ سەپداش موتسىكلىت بىلەن گۇما بازىرىدا پەيدا بولۇپ، مەزكۇر ھۇجۇمنى ئېلىپ بارغان. ھۇجۇمدا بىر باج ئىدارە خادىمى ۋە ناھىيەلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى سېكرېتارىنىڭ ئايالى قاتارلىق ئالتە نەپەر خىتاي كۆچمەن ئۆلگەن. ھۇجۇمچىلار نەق مەيداندا ئېتىۋېتىلگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ئەزىزىمىزان. ما قېتىمقى ۋەقە ھەققىدىمۇ سىزگە مەلۇمات بەرگەن ئەھۋال بارمۇ يوقمۇ؟ بۇلغار پارتىيە ئەزاسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن. بۇ بۇ ۋەقە ئاينى ئون تۆتى بولۇپتۇ، ئاينى ئون بەش چارشەنبە كۈنلۈكىدە بىزنى زىللا ئەتىسىگە دادۈيگە ئاچىقىپ پۈتۈن پارتىيە ئەزالىرىنى چىقىپ ئاشۇ يەردە ئاشۇ نېمىنى ئوقۇپ بىزگە يەتكۈزدى ئەھۋالنى. ناھىيەلىك پارتكومنىڭكى تۇڭباۋىنى ئوقۇپ بەردى شۇنى ئاڭلىدۇق بىزگە شۇ يەتكۈزدى شۇنى ئاڭلىدۇق. ۋەقە سادىر قىلغۇچىلاردىن قانچىسىنى سىز بۇرۇن كۆرگەن، تونۇيدىغان، بىلىدىغان كىشى؟

قولىغا شۇ گۈرجەك بىرنەرسىنى ئاللىقاچان كۆرگەن يولداشلار چىقىپ قارشىلىق كۆرسىتىپتۇ، لېكىن ئۇرۇنساق كۈچى يەتمەي ئا تېشەننىڭكى دەستىسى سۇنۇپتۇ. ئۇ يەردە ئەمدى چوڭ دۇكان بار، ئۇ يەردە جىق دۇكان. بۇ ئولتۇراق رايون، يولنىڭ بويىغا جايلاشقان ئولتۇراق رايون بولغاچقا، ئۇ يەردە شۇ دۇكاننىڭ بىرىنچى قەۋىتى دۇكان بولغان ئىكەن. ئۇ يەردىكى نۇرغۇنلىغان ئۆزى تىجارەتچىلىرى بار ئەمدى. ئالا يا قوقاپ.

ئاتالمىش قانۇنسىز توپلىشىپ ناماز ئوقۇشى ۋە بۇ ئىبادەتنى كەنت خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ قوپاللىق بىلەن توسۇشى ۋە ساقچى چاقىرىپ كېلىشى سەۋەب بولغان. بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلار ئەتىكى پىروگراممىمىزدا بېرىلىدۇ.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىنى ئېلان قىلدى دوكلاتتا دۇنيادىكى بىر يۈز ئەللىك توققۇز دۆلەت ۋە رايوننىڭ ئۆتكەن بىر يىللىق كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى قەيت قىلىنغان دوكلاتتا ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە، بۇ مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتى داۋاملىق بەزى قانۇن لايىھەلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ۋە ماقۇللاپ، كىشىلىك ھوقۇققا جىددىي تەھدىت پەيدا قىلغان. ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ مەزگىلدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە مەدەنىيەت ھەق ھوقۇقلىرى داۋاملىق دەپسەندىچىلىككە ئۇچرىغان. رادىيومىز مۇخبىرى ئەركىن مەلۇمات بېرىدۇ.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتە ۋە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىرى كىشىلىك ھوقۇقنى داۋاملىق قاتتىق باستۇرۇپ پائالىيەتچى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلارنىڭ داۋاملىق سىستېمىلىق نازارەت قىلىش پاراكەندىچىلىك سېلىش قورقۇتۇش قولغا ئېلىش تۇتقۇن قىلىش نىشانى بولۇپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن

ت. كۇمار مۇنداق دەيدۇ، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ئېتنىك ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر يازغۇچىلىرى ۋە ئۇيغۇرچە تور باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى ھەم تۈرمىلەرگە تاشلىنىشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا يەنە كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرىنىمۇ تۇتقۇن قىلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، دائىرىلەر دىنىي باستۇرۇشنى، بولۇپمۇ ئىسلام دىنىغا قارىتا باستۇرۇشنى يولغا قويۇۋاتىدۇ. ئۇلار يەنە ساياھەت ئىشلىرىدا بەزى يېڭى چەكلىمىلەرنى يولغا قويدى. بارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتىنى تاپشۇرۇشىنى تەلەپ قىلىپ، ساياھەت قىلغۇچىلارغا ئالاھىدە تەكشۈرۈشنى يولغا قويدى. دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يەتتىنچى سېنتەبىردە چىقارغان دىنىي ئىشلار باشقۇرۇش نىزامى دائىرىلەرگە زور ھوقۇقلارنى بېرىپ، ئۇلارنىڭ دىنىي پائالىيەتلەرنى نازارەت قىلىش، كونترول قىلىش، بەزى دىنىي ئىبادەتلەرنى چەكلەش ھوقۇقىنى كېڭەيتكەن.

ئۇ، بىز خىتاينىڭ ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشنى سىياسىي ۋە دىنىي كۆزقارىشىنى ئىپادىلىگەن ئۇيغۇرلارنى باستۇرىدىغان بىر خىل بانا سۈپىتىدە قوللانماسلىقىنى ئىستەيمىز. لېكىن ئۇ ھازىر تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشنى بانا قىلىپ، باستۇرۇشنى كۈچەيتىۋاتقاندەك قىلىدۇ، دېدى. using terrorism as an excuse. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى رۇخسەتسىز توپلانغان بارلىق دىنىي يىغىلىشلارنى باستۇرۇپ كەلگەن.
دوكلاتتا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئابدۇرېقىپ تۇمنىيازنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا قىلغان سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى بارلىق يەر ئاستى دىنىي كۇرسلارنىڭ تاقىۋېتىلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

يەر شارى ۋاقتى گېزىتى قاتارلىق رەسمىي ئاخبارات ۋاسىتىلىرى خوتەن ۋىلايەتلىك ھۆكۈمەتنىڭ تېررورلۇق زوراۋانلىققا ئائىت يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىگەنلەرنى مۇكاپاتلايدىغانلىقىنى كەڭ خەۋەر قىلدى بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە كۆرسىتىلىشىچە خوتەن ۋىلايەتلىك ھۆكۈمەت ئۇچۇرنىڭ مۇھىملىقىغا قاراپ تۇرۇپ خەۋەر بەرگۈچىلەرنى ئىككى مىڭ سومدىن بەش مىليون سومغىچە پۇل بىلەن مۇكاپاتلايدىغان بولۇپ بۇنىڭ ئىچىدە ئادەم كۆپ ئورۇنلارغا پارتىيە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا ياكى باشقا مۇھىم ئورگانلارغا ھۇجۇم قىلىش، پارتلىتىش، چاناش قاتارلىق ۋەقە سادىر قىلىش ھەققىدىكى پىلانلارغا ئائىت مۇھىم يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىگۈچىلەر ئەڭ يۇقىرى مۇكاپات سوممىسى بولغان ئۈچ مىليوندىن بەش مىليون سومغىچە پۇل بىلەن مۇكاپاتلىنىدىكەن. ئۇقتۇرۇشتا يەنە تېررورچىلار ياكى گۇمانلىق كىشىلەرنىڭ قورال ئىشلىتىشنى ئۆگىتىش، پارتلاتقۇچ ۋە باشقا قورال ياساش تېخنىكىلىرىنى چامباشچىلىق ئۆگىتىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى ئۇچۇرلار، گۇمانلىق كىشىلەرنىڭ قۇتراتقۇلۇق قىلىش، جىھادقا چاقىرىش، چېگرا ئىچى-سىرتىدىكىلەرنىڭ قانۇنسىز ھالدا چېگرىدىن ئۆتۈشىنى تەشكىللەش، چېگرا ئىچى ۋە سىرتىدىكى رادىكال تەشكىلات ۋە شەخسلەرنى پۇل بىلەن تەمىنلەش، ئۆيدە تېررورچىلارنى ياكى پارتلاتقۇچ ماددىلارنى يوشۇرۇۋاتقانلىقىغا دائىر گۇمانلىق ئەھۋاللار، دىنغا ئىشەنمەيدىغان ئاممىغا، ھاراق تاماكا دۇكانلىرىغا، ئۈچ پېشقەدەملەرنىڭ قەبرىسىگە ھۇجۇم قىلىش ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئائىت گۇمانلىق ئەھۋاللار، دۆلەت كادىرلىرى ۋە دىنىي زاتلارنىڭ ئىككى يۈزلىمىچىلىكى، internet تورى ئۈندىدار ۋە شۇنىڭدەك بىر قاتار ئۇچۇر ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق بۆلگۈنچىلىك تېررورلۇق دىنىي رادىكاللىققا ئائىت ئۇچۇرلارنى تارقاتقانلىقى كۆگەنلىكى خەتەرلىك بۇيۇملارنى ئىشلەپ چىقىرىش سېتىشقا ئائىت گۇمانلىق ئەھۋاللار miqdori zo'r buyumlarni setib olish qonunsiz o'z oldiga nikoh qilib olish ahvollari ۋە كىشىلەرنى يۇقىرى دەرىجىلىك ئورۇنلارغا ئەرز قىلىشقا كۈشكۈرتۈشكە ئائىت گۇمانلىق ئەھۋاللارنى بايقىغاندا دەرھال دائىرىلەرگە مەلۇم قىلىش تەلەپ قىلىنغان. ئامېرىكىدىكى مېرىلەند شتاتىدىكى فروستبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ما خەييۈن ئەپەندى بۈگۈن رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە يۇقىرىدىكى ئۇقتۇرۇش بىلەن چەت ئەللەردىكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئۇقتۇرۇشلارنى سېلىشتۇرۇپ ئۆتتى.

ياكى ياردەم قىلغانلار مۇكاپاتلىنىدۇ. بىراق ئۇيغۇر ئېلىدىكىگە قارايدىغان بولساق تېخى يۈز بەرمىگەن بىر ۋەقە ئۈچۈن كىشىلەر پاش قىلىشقا ئۈندىلىۋاتىدۇ. بۇ نېمىنى ئىپادىلەيدۇ دېگەندە، بۇ ئەھۋال پاش قىلىدىغان كىشىنىڭ يوقلۇقى، جۈملىدىن ئۇ يەردە تېررورلۇقنىڭ يوقلۇقىنى ئىپادىلەيدۇ. ئىككىنچىدىن ھېچقانداق بىر ۋەقە يۈز بەرمەي تۇرۇپ سەن نېمىنى پاش قىلىسەن؟ بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلەشكە ئۈندەش ھەرىكىتى جەمئىيەتتە ناھايىتى چەكسىز ۋە كەڭ دائىرىدە ساراسىمە پەيدا قىلىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ھازىر خوتەن ۋىلايىتىدىكى ھەر قايسى ناھىيەلەرمۇ يەنە ئۆز ئالدىغا مۇشۇ خىلدىكى مۇكاپاتلاش سوممىلىرىنى ئېلان قىلىش ۋە ياكى يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىگەن،

ھەممە مەسىلىنى بىزنىڭ مىللىتىمىزگە ئارتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ دەپ، خىتاينىڭكى ئالدىمىزدا ئېچىلىدىغان ئىككى قۇرۇلتايدا رايوندىكى ئاتالمىش تېررورىزمغا زەربە بېرىش ياكى قانداق بۇ جاسۇسچىلىقتىن پايدىلىنىپ ئۇچۇرلارنى توپلاش ئارقىلىق رايوننىڭ مۇقىملىقىغا ئېرىشىمەن دېگەن بۇنداق بىر رادىكاللىق سىياسەتنى يۈرگۈزىمەن دېيىشنىڭ ئورنىغا ھەقىقىي مەسىلىنى ھەل قىلىش ياكى بولمىسا ئۆزىدىن نېمە ئۈچۈن شۇ رايوندىكى ۋەزىيەتنىڭ كەسكىنلىشىۋاتقانلىقىنى تونۇشقا چاقىرىمىز. مېرلەند شتاتى فروستبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ما خەييۈن ئەپەندىمۇ سۆزىدە خوتەن ۋىلايەتلىك دائىرىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى تەنقىد قىلىپ، بۇنداق چەك چېگرىسى يوق مەزمۇندىكى ئۇقتۇرۇش كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ ھەر بىر پارچىسىغىچە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يەنى مۇنداقچە ئېيتقاندا سىزنىڭ ئادەتتە چاقچاق قىلىپ دېگەن بىرەر سۆزىڭىزمۇ،

ئون بىرىنچى فېۋرال كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىق تەپتىش خىزمىتى خۇلاسە يىغىنىدىمۇ ئۇ پارتىيە ھۆكۈمەت كادىرلىرىغا ئۆزىنىڭ خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغان ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ قاتتىق بىر تەرەپ قىلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئايرىم جايلاردا بەزى كادىرلارنىڭ باش نىشانغا بولغان تونۇشى يېتەرلىك ئەمەس دېگەن ئىنكاسلاردىن جاي جايلاردا كۆتۈرۈلگەن ئىستىل تۈزەش ھەرىكەتلىرىدە ئۇيغۇر كادىرلار مەمۇرلار ئاساسلىق تەكشۈرۈش نىشانىغا ئايلانغانلىقى ھەتتا خىزمىتىدىن ئىستېپا بېرىشنى تەلەپ قىلىشنىڭمۇ كادىرلارنىڭ ئىستىلىدا ئىدىيەسىدە مەسىلە بارلىقىنىڭ ئىدىيەۋى كۆز قارىشى باش نىشان بىلەن بىردەك بولمىغانلىقىنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن

تىلىنى ھەقىقىي ياخشىلاش دېگەن باھانىدە ئۇيغۇر كادىرلار ئۈستىدىن ماتېرىيال تۇرغۇزۇپ، كادىر ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ خىزمەت ئىستىلىنى تەكشۈرۈشكە باشلىغان بولۇپ، ئاساسەن ئۇلارنىڭ خىزمەت ئىنتىزامىدا، خىزمەت ئۇسۇلى ۋە پوزىتسىيىسىدە بوشاڭلىق بارمۇ، مۇقىملىق خىزمىتىدە خىزمەت قىزغىنلىقى سۇسمۇ، مەسئۇلىيەتچانلىقى، شۇنداقلا ئومۇمىيەت ئېڭى ئاجىزمۇ دېگەندەك نۇقتىلاردا ئۆزئارا باھالاش، ئايرىم باھالاش، ئۆزىنى تەكشۈرۈپ، مەسىلىسىنى پاش قىلغانلارغا كەڭچىلىك قىلىش، تەلەپچان، راستچىل بولماسلىقتەك ئىستىللارنى قاتتىق تۈزىتىشنى مەقسەت قىلغان ھەرىكەت دولقۇنى قوزغىغان. بۇ مەمۇرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىدىيىۋى كۆز قارىشى، باش نىشان بىلەن بىردەك بولمىغانلار ئىدىيەسىنى قەتئىي تۈزىتىش، ئىستىلنى ئۆزگەرتىش كېرەك دېگەن نامدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ تەقىب قىلىش ھەرىكەتلىرىدە يەنە خىزمەت ۋە سىياسىي بېسىملار سەۋەبلىك نۇرغۇن مەمۇرىي ئورگانلاردىكى ئۇيغۇر كادىرلار، ھەتتا قانۇن، تەپتىش ساھەسىدىكى دىكى بەزى ئۇيغۇرلارمۇ بالدۇر دەم ئېلىشقا چىقىشنى تەلەپ قىلغان، بەزىلىرى بىراقلا ئىستېپا بېرىشكە باشلىغان. ئەمما ئۇيغۇر كادىرلاردا قوزغالغان بۇ خىل خىزمەتتىن بوشىنىش خاھىشى دەرھال دائىرىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئىكەن ۋە دائىرىلەر تەدبىر قوللىنىشقا باشلىغان بولۇپ، بۇ ئاينىڭ بېشىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم كاتىبات باشقارمىسىدىن ئىدارە ئورگانلارغا ئىستېپا بېرىشنى تەلەپ قىلغان كادىرلارنىڭ ئىلتىماسىنى

چېن چۈەنگونىڭ رايوندا داۋاملاشتۇرۇۋاتقان مۇقىملىقنى قوغداش قاتتىق قوللۇق سىياسىتى ۋە بۇ سىياسەتنى ئىجرا قىلىش جەريانىدا بىر تۈركۈم ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى جازالاشقا باشلىغانلىقى مەلۇم ئىدى. دائىرىلەرنىڭ ئونىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلغان ھۆكۈمەت خەۋەرلىرىدىمۇ خىتاي ئىنتىزام تەكشۈرۈش تارماقلىرىنىڭ بىر ئۇيغۇر مائارىپ ئەمەلدارى بىلەن ئالتە نەپەر ئۇيغۇر جامائەت خەۋپسىزلىك كادىرى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا باشلىغانلىقى ئېلان قىلىندى بۇ يەتتە نەپەر ئۇيغۇر كادىرىنى خىزمەتتە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق، ۋەزىپە ئىجرا قىلىشتا مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق، بىپەرۋالىق قىلىش، دىنىي رادىكاللىق ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرىگە زەربە بېرىشتە ئىرادىسى مۇستەھكەم بولماسلىق، ئىككى يۈزلىمىلىك قىلىش قاتارلىق جىنايەتلەرنى ئارتىپ جازالىغانلىقى مەلۇم. دائىرىلەرنىڭ يېقىندىن بۇيان مۇقىملىقنى تەكىتلەپ قاتتىق باستۇرۇشنى كۈچەيتكەنلىكى ۋە ئۆز سىياسىتىنى ئىجرا قىلىۋاتقان ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەردىن بولغان ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ ساداقىتىنى سىناۋاتقانلىقى ئامېرىكىدىكى بىر سابىق مەھەللە كومىتېت كادىرىنىڭ بايانلىرى ئارقىلىقمۇ ئىسپاتلاندى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ پاسپورت يىغىش ھەرىكىتى باشلاشتىن ئىلگىرىلا ئامېرىكىغا يوشۇرۇنچە كېلىۋالغان ۋە قايتىپ كەتمەسلىكنى قارار قىلغان بۇ ئۇيغۇر كادىر ئۇيغۇر ئېلىدىكى خىزمەت ئورنىغا قايتىپ كەتمىگەنلىكى سەۋەبلىك ئائىلىسىدىكى ئۇچراۋاتقان بېسىملارنى ئاڭلاتتى. كېيىن پاسپورتنى بىراز ئېچىۋەتتى. قاراپمۇ قويماي كىم بىلەن سۈرۈشتۈرۈپ قويمايلا. ئازراق كىچىككىنە پۇل تۆلەپلا بېجىرغىلى بولىدىغان بولۇپ كەتتى. خېلى جىقلا قىلىۋالدى. ئۇنى يىغىۋاتىدىغۇ بىر چەتتىن ئاشتاق. ئەنسىزلىك بەك جىددىيچىلىكچۇ. ئۇ پاسپورتقا يىغىشنىمۇ ئۇلار قولدا تۇتۇپ تۇرىدىكەن. سىرتقا چىقىمىز دېسەڭ، يەنە بىر تولدۇرىدىغان جەدۋەللىرى باركەن. مەن كېلىشتىن بۇرۇن تېخى مۇنچىلىك بىر خىل قورقۇنچلۇق ئويلىنىپ كەتمەيتتى، ماڭا بىلىنىپ كەتمەيتتى. ھازىر مەيەرگە كېلىپ كۆرۈپ، مەن يېزىقنى ساڭا قانچىلىك بىر قورقۇنچلۇق بىر ئىشلار بولۇۋاتقىنىنى سىرتتا تۇرۇپ بىلەلەيدىكەنسىز. بىزلەر شۇ بېسىمدە كەلدۇققۇ ئەمدى. مېنىڭ ئائىلەمگە پۈتۈن. ئۇرۇق تۇغقانلىرىمغا خەۋپ خەتەر يېتىدۇ ئېنىقلا دادام ئەمدى ھازىر ئىشلەۋاتقاندىن كېيىن دادام مەن ئىشلىمەيمەن بىر يەردە دەپ ئىستېپا بەرگەن تەقدىردە تەسىر بولاتىدىدا ئۇلارغىمۇ دادام ئەمدى يەنە قايتىدىن ھۆكۈمەتكە بېسىم ئىشلىتىپ ئىشلىتىدۇ پاسپورتنى يىغىۋېلىپ تەكشۈرۈپ قىلىۋاتىدۇ يىلدا بىر تەكشۈرۈش قىلىدىغان دادامنىمۇ ئېنىق سورايدىدا ھازىر قىزىڭ نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ دەپ مائاشنىڭ نەچچە پىرسەنتىنى تۇتۇۋېلىپ تۇرۇپ مۇنچىلىك مائاش تاپشۇرىدۇ دېگەن ئۇنىڭ كېسىتى بار بەدىن بەندىن ئوقۇغانلىرىمدا ئاپامنىڭمۇ پاسپورتىنى ئېلىۋاپتۇ ئاپام ئەمەس پۈتۈن خەقنىڭكىنى ئېلىۋاپتۇ ھازىر بىرەر ئىش چىقىپ قالامۇ دەپ مەن بىلگە كۆرسىتىپ بارماق بېشىملا ئاز ئەمەس ئىكەن دائىرىلەرنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر كادىرلارغا قارىتا زەربە بېرىش دولقۇنى قوزغىشىغا دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەر كۆزەتكۈچىلەردىن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭ رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى دائىرىلەرنىڭ رايوندىكى ھۆكۈمەت كادىرلىرىغا بولۇپمۇ ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەردىن بولغان كادىرلارغا قارىتا بۇ خىل زەربە بېرىش ۋە جازالاش ھەرىكىتى يۈرگۈزۈشىدىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق مۇلاھىزە قىلدى خىتاينىڭ نىشانى ئېنىق ئۇيغۇر كادىرلارنى

بۇ ئىشلەش مۇمكىنلىك قابىلىيىتىدە ئىستېپا بېرىشىدىنمۇ، بۇنىڭدىنمۇ قورقۇۋاتىدۇ، چۈنكى بۇ خىل ئەمەلدارلارنىڭ ئىچىدىكى تەۋرىنىش خىتاينىڭ ئىچىدىكى، بولۇپمۇ چېن چۈەنگو كەلگەندىن كېيىنكى ئېلىپ بېرىۋاتقان زوراۋانلىق سىياسىتىگە خىتاي ئەمەلدارلارنىڭ ئىچىدە، مىللىي كادىرلارنىڭ ئىچىدىمۇ نارازىلىق ناھايىتى كۈچلۈك، بۇنى ئوچۇق ئاشكارا قارشى تۇرسا،

ئۇنىڭدا ئەندىشە بار. خىتاي ئەزەلدىن ئۇنىڭدا ئەندىشە بار. چۈنكى بۇ كېلىش بېرىشنىڭكى داۋاملىشىشى بىلەن چەت ئەلدىكى ئۇچۇرلار ۋەتەن ئىچىگە كىرىۋاتىدۇ، ۋەتەننىڭ ئىچىدىكى ئۇچۇرلار تېشىغا چىقىۋاتىدۇ. خىتاي گەرچە كونترول قىلىپ، ئىنتېرنېت، تېلېفون بۇلارنى كونترول قىلالىغان بىلەن، ئادەمنىڭ كېلىپ كېتىشىنى، مەيلى ئۇ قانچىلىك غالچىلىق قىلسۇن خىتايغا، ئەمما لېكىن بىر ئەركىن دۇنياغا چىقىپ، ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرى بىلەن كۆرۈشكەندە، ئازدۇر كۆپتۇر ئۆزىنىڭ بىر ئۇيغۇرلۇق ھېس تۇيغۇسى بىلەن ئۇ يەردە بولۇۋاتقان زۇلۇملاردىن ئازراق قايناپ سالىدۇ، سۆزلەپ سالىدۇ. ھېچقاچان ئۇيغۇرغا ئىشىنىپ باققان يوق.

يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال ئېچىلغان جەنۋە ئالىي دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىغا قاتنىشىۋاتقان خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، ئەركىنلىك ئۆيى قاتارلىق ئون توققۇز خەلقئارالىق تەشكىلات خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدە بىرلەشمە مۇراجىئەت ئېلان قىلدى. مۇراجىئەتنامىدە دۇنيا جامائەتچىلىكى خىتايدا دەپسەندە بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە جىددىي دىققەت قىلىشقا چاقىرىلىپ،

خىتاي كەبى دىكتاتور ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكىنى چەكلەش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. Menschenrechte für Tibeter und für Uiguren und zusammen auf eine würdige Weise einen Weg finden, dass die Chinesen endlich. ئۇ مۇنداق دېدى، تىبەت ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغداشنى ئاساسىي مەزمۇن قىلغان بۇ مۇراجىئەتنامىدا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا دۆلەتلەرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. دەرۋەقە، تىبەت ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەزىيەت كۈنسېرى يامانلىشىپ بارماقتا. تىبەتنى مىسالغا ئالساق، بۇ بۇددىست خەلقنىڭ ئەركىن ئىبادەت قىلىش ھوقۇقلىرى چەكلىنىۋاتىدۇ. ئاھالىلار مەجبۇرىي ھالدا كۆچۈرۈلۈۋاتىدۇ، پاسپورتلىرى مۇسادىرە قىلىنىۋاتىدۇ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت ئېغىر دەرىجىدە ۋەيران بولۇۋاتىدۇ، قەدىمىي تۇرالغۇلار، ئىبادەتخانىلار زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتىدۇ. خىتاي ھاكىمىيىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئىككى مىڭدىن ئارتۇق تىبەتلىكنى ئاشكارا ئېتىپ ئۆلتۈردى.

ۋەزىيەتنىڭ يەنە ئۆتكەن يىلدىكىگە ئوخشاشلىقى ۋە بەلكى بەزى ساھەلەردە تېخىمۇ يامانلاشقانلىقى بايان قىلىنغان. مۇراجىئەتنامىدە يەنە ئۆتكەن يىل يەتتىنچى ئايدا خىتايدا تۇتقۇن قىلىنغان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى، تىبەتتە تۇتقۇن قىلىنغان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ھەققىدە مىساللار بېرىلىپ، كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا دۆلەتلەردىن خىتاينى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە خاتىمە بېرىشكە مەجبۇرلاشنى،

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەجبۇرىيەتلەرنى ۋەدە قىلغان مەجبۇرىيەتلەرنى ئورۇنلىشىغا بېسىم قىلىشى بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بۇ مەسىلىنى جىددىي شەكىلدە سۆزلىشىشى كېرەكلىكى بۇنىڭ تەكىتلەندى بۇنىڭدا مىسال قىلىپ مۇشۇ يېقىنقى ۋاقىتلاردىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاندا تىبەتتە خىتاينىڭ ئۆزىدە بۇ ئۆتۈلگەن كونكرېت مەسىلىلەر كىرگۈزۈلدى مەسىلەن شەرقىي تۈركىستان ۋە تىبەتتە پاسپورت مۇسادىرە قىلىش مەسىلىسى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىددەت بىلەن ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر بېسىم سىياسىتى بولغانلىقى ئوخشايدىغان مۇشۇنداق كونكرېت مەسىلىلەرمۇ بۇ قېتىمقى باياناتنىڭ ئاساسىي كۈن تەرتىپى بولدى بۇ بايانات

Ayça Gülden Hanım bugün yani 21 fevral günü bir saatlik programının Uygur meselesine bulup mu Uygurlarının anıtıl meselesine ayrıştıkı sebepler doğrusu da malumat verip mundak dedi.
Bizim programımız kültür, sanat e, ve turizm aynı zamanda tarihi içeren bir program. Birlikten, beraberlikten de bahsediyoruz burada ve genellikle dünyadaki Türklerin diyelim biz

ئۇيغۇرلارغا ئورۇن بەردۇق. ئۇيغۇرلار قەدىمىي تارىخقا، مەدەنىيەتكە ئىگە بىر تۈرك قەۋمى. بۈگۈن ئۇيغۇرلار بېسىم ئاستىدا، تىللىرى ۋە دىنلىرى چەكلىمىگە ئۇچرىماقتا. بىز بۇلارنى تۈرك خەلقىغا تونۇتۇش ئۈچۈن بۈگۈنكى TV پروگراممىمىزدا ئۇيغۇرلارغا ئورۇن بەردۇق. قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى سېيىت تۈمتۈرك ئەپەندى،

دۇنيادا تەنتەنىلىك، ناھايىتى كۆڭەللىك ئۆتكۈزۈلگەن بىر كۈندە ئۇيغۇرلارنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ياش بالىلىرىنىڭكى ئانا تىلىدىن مەھرۇم قالغانلىقىنى، خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭكى قوش تىلدا مائارىپ ئىسمى بىلەن ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قانداق يوقىتىش ئالدىدا بولغانلىقىنى، ھەتتا بىزنىڭ نۇرغۇن مىڭلارچە، ئون مىڭلارچە ياش بالىلىرىمىزنىڭ، ئۆسمۈر بالىلىرىمىزنىڭ، كى بولا بەش، ئالتە، يەتتە ياشلىق بالىلىرىمىزنىڭ قوش تىلدا مائارىپ. دېگەن بۇ ئىسىم بىلەن ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئاپىرىلىپ بۇ يەردە ئۆزىنىڭ دىنىي مىللىي كىملىكىدىن مەھرۇم قويۇلغانلىقى بۇ چەكلەمىگە ئۇچرىغانلىقى بۇلارنىڭكى ئاتېئىست دىنسىز كوممۇنىست ئىدېئولوگىيە بىلەن خىتاي مائارىپىدا شۇئۇرلاندۇرۇلۇپ بۇلارنىڭ كاللىسىنىڭ يۇيۇلۇپ يېڭى بىر نەسىل يېتىشتۈرۈش باسقۇچىدا بولغانلىقىنى خىتاينىڭ بۇ قىلىۋاتقان زىيانكەشلىكىنىڭ دۇنيانىڭ ھېچقانداق بىر يېرىدە بىر ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قىلىنمىغان بىر زىيانكەشلىك بولغانلىقىنى بۇنى سۆزلەپ ئۆتتۇق سېيىت تۈمتۈرك ئەپەندى

قانچىلىك بىزنى قىيىن ئەھۋالدا قويغانلىقىنى شۇ سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون ئۈچ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىللاردا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۈستىدىكى دىنىي بېسىمنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىقىپ بۈگۈن رامىزاندا روزا چەكلەش ناماز ئوقۇغانلارنىڭكى رەسمىي ئورۇنلاردا ئىشلەۋاتقان مەمۇر كادىرلارنىڭكى ناماز ئوقۇشنىڭكى توسۇلغانلىقىنى ئۇلارنىڭ ھەج ئىبادىتىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ بىرىدىن تارتىپ پۈتۈن شەرقىي ىستان مۇسۇلمانلىرى ئۈستىدە دىنىي ئىبادەتلەرنىڭكى، ئىسلامىي سىمۋول خاراكتېرلەرنىڭكى ھەرقانداق بىر ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ قولىدىكى قول تېلېفونىدا كۆرۈلگەن تاراتقۇلاردىكى ئىسلامىي خاراكتېرلەرنىڭمۇ تېررور دائىرىسىدە شۇ نەزەر بىلەن كۆزىتىلىپ تۈرمىگە سولانغانلىقىنى، بۇلارنىڭ نۇرغۇن خىتاينىڭ بېسىمىگە ئۇچرىغانلىقىنى، بۇ سەۋەبتىن،

تىلىمىزغا ۋە دىنىمىزغا قارشى ناھايىتى رەھىمسىزچە باستۇرۇش ۋە يوق قىلىش خاراكتېرلىك سىياسەتلەرنى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. يانى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىكرى بويىچە ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنىڭ ئەڭ ئالدىنقى شەرتى تىل ۋە دىننى يوقىتىش. شۇڭا ئۇيغۇر تىلى مۇشۇنداق سىياسىي ۋەزىيەتتە ناھايىتى ئېغىر بىر كىرىزىسكە دۇچ كەلدى. مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قوغداش ۋە ئۇنى تېخىمۇ چوڭقۇر ۋە كەڭ ئۆلچەمدە قوللىنىش، يەنى ناھايتى بۇنى قوغداش ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى ئۈچۈن، ئۇيغۇرلارنىڭكى تەقدىرى ئۈچۈن ناھايتى مۇھىم دەپ قاراشقا بولىدۇ. شۇڭا يېقىندىن بېرى بۇ تۈركىيەدىكى تەشكىلاتلىرىمىز، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى مۇشۇ ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قوغداش جەھەتتە بەزى پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. مەنچە بۇ ناھايتى مۇھىم. بۇ ۋەتەن مۇمكىن بولسا ۋەتەن ئىچىدىمۇ مۇشۇنداق ئۇيغۇر ئانا تىلى ئېڭىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇيغۇر تىلىنى ۋەتەندىمۇ، ۋەتەن سىرتىدىمۇ قوغداش ئىشىنى ناھايتى پۇختا ۋە پىلانلىق ۋە سىستېمىلىق ئېلىپ بېرىش كېرەك دەپ ئويلايمەن. چۈنكى ئەگەر ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىپ قويساق، مىللىي كىملىكىمىز يوقايدۇ، ئۇيغۇرلارمۇ يوقايدۇ، بىزنىڭ تەقدىرىمىز ۋە كەلگۈسىمىزمۇ يوقايدۇ. شۇڭا ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قوغداش ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ مۇقەددەس مىللىي بۇرچى بولۇشى كېرەك، يانى ۋەزىپىسى بولۇشى كېرەك. مۇشۇنداق سىياسىي ئاڭ بىلەن بۇ ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قوغداشقا تىرىشىشىمىز لازىم دەپ ئويلايمەن.